ئۆزئارا چۈشىنىش ئارقىلىق ئۇقۇشماسلىقتىن ساقلانغىلى بولىدۇ ئەلۋەتتە چۈشىنىشتىن باشقا كەڭ قورساقلىقنى ئۆگىنىۋېلىش كېرەك بىر قەدەم چېكىنسىڭىز ئويلاپ باقمىغان ھوسۇللارغا ئېرىشىسىز ئادەم بىلەن ئادەم ئوتتۇرىسىدا سەمىمىيلىك بىلەن سەمىمىيلىكنى ئالماشتۇرۇش كېرەك ھازىر جەمئىيەتتە ئالاقە تورى ناھايىتى تېز تەرەققىي قىلدى

ياخشى كىشىلىك مۇناسىۋەتكە ئېرىشىشمۇ بەختنىڭ ئاساسى پەقەت ئۆزى خۇشال ياشىغاندىلا ئاندىن ئېسىل ھاياتقا ئېرىشكىلى بولىدۇ كۈن بويى ھەر خىل مۇرەككەپ مۇناسىۋەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىپ ئۆزىنى ئازابلايدىغان ۋە بىزار قىلىدىغان كىشىلەر ئاز ئەمەس مەيلى ئۇرۇق تۇغقان ياكى دوست بۇرادەرلەر بولسۇن ھەممىسىدە ئېنىق چەك چېگرا بولۇشى كېرەك مۇناسىۋەتنى ياخشى رەتلەپ ئۆزىنى ئەركىن ئازادە ياشاش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك رېئال تۇرمۇشتا سىز بىلەن قانچە يېقىن ئادەم بولسا چەك چېگرا تۇيغۇسى شۇنچە بولمايدۇ بۇ ۋاقىتتا سىز چوقۇم كىشىلىك ھاياتتىكى ئەقىل پاراسەت بىلەن بىر تەرەپ قىلىشىڭىز كېرەك ئەگەر سىز ئادەمنى تونۇيدىغان ئەقىل پاراسەتكە ئىگە بولمىسىڭىز يەنە بەزى كىشىلەر بىلەن بەك يېقىن بولۇپ كەتسىڭىز بۇ سىزگە نىسبەتەن بىر ئاپەت بولىدۇ تۇرمۇشتا ئاسانلىقچە دەرد تۆكمەسلىك خالىغانچە كۆڭۈل ئىزھار قىلماسلىق كېرەك نىشاننى بېكىتكەندە ئاغزىڭىزنى چىڭ تۇتۇپ ئۆز يولىڭىزدا قەتئىي مېڭىپ پاكىت ئارقىلىق ھەممىنى ئىسپاتلاڭ ئەگەر سىز تېخى مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىسىڭىز ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىپادىلىشىڭىز بەك كۆپ بولۇپ كەتسە ئۆزىڭىزگە توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ ئاستا ئاستا تىرىشىپ ئۆزىڭىزنى تېخىمۇ قالتىس قىلىڭ پەقەت بۈگۈن تۈنۈگۈنكىدىن مۇنەۋۋەر بولسىلا بىر خىل مۇۋەپپەقىيەت ھېسابلىنىدۇ ئېسىڭىزدە بولسۇن تۇرمۇشتا ئاددىي مۇناسىۋەتكە قايتىپ ئۆزىڭىزنى تېخىمۇ كۆپ ۋاقىتقا ئىگە قىلىپ غايە ئۈچۈن كۈرەش قىلىڭ